From Washington, this is VOA News. ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ທີ່ນີ້ ສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນ ຈາກວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ເຊິ່ງທ່ານກໍສາມາດຮັບຟັງໄດ້ທາງອິນເຕີເນັດເຊັ່ນກັນ ທີ່ lao.voanews.com ທ່ານຜູ້ຟັງ ຂ້າພະເຈົ້າ ອາດນະສັກ ຜູ້ປະກາດລາຍການກະຈາຍສຽງ ໃນຄ່ຳຄືນນີ້ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານ ທ່ານບລິງເກັນກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ກຳລັງສຶກສາເບິ່ງການຕອບຂອງກຸ່ມຮາມາສ ຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງໂຕ ປະກັນ ຕິດຕາມດ້ວຍການສຳພາດພິເສດ ຫົວໜ້າໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດທີ່ຍັງບໍ່ທັນແຕກ HALO Trust ຢູ່ໃນລາວ ແລະ ຂ່າວຮອບຫຼ້າສຸດ ແຕ່ກ່ອນອື່ນ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວພາກທີ 1 ຈາກນັກຂ່າວຂອງພວກເຮົາ ປະຈຳ ແລງວັນພະຫັດມື້ນີ້ VOA News ຫົວຂໍ້ຂ່າວທີ່ສຳຄັນສຳລັບແລງມື້ນີ້ມີດັ່ງນີ້ ທ່ານບລິງເກັນ ແລະ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອິສຣາແອລ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອປ່ອຍຕົວປະກັນທີ່ຖືກຈັບໃນກາຊາ ການໂຈມຕີດ້ ວຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຂອງສະຫະລັດໃນອີຣັກ ສັງຫານຜູ້ບັນຊາການກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງທີ່ສະໜັບສະໜູນໂດຍອີຣານ ແລະ ການຂັດຂວາງການບໍລິການໂທລະສັບ ແມ່ນມີຈຸດປະສົງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເປັນໄປໄດ້ ຂອງໄພຂົ່ມຂູ່ດ້ານຄວາມປອດໄພ ຕໍ່ໄປ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວລາຍລະອຽດ ສະບາຍດີ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າ ພຸດທະສອນ ມື້ນີ້ພວກເຮົາຈະມາສືບຕໍ່ດ້ວຍຂ່າວຂອງອິສຣາແອລເນາະ ເຊິ່ງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປ ະເທດສະຫະລັດ ມື້ວານນີ້ກໍໄດ້ເດີນທາງໄປຮອດ ແລ້ວກະໄດ້ທຳການປຶກສາຫາລືກັບບັນດາຜູ້ນຳຂອງອິສຣາແອລ ກ່ຽວກັບການຍຸຕິສົງຄາມຢູ່ທີ່ນັ້ນ ແລ້ວກະປ່ອຍຕົວປະກັນເນາະ ແລະ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງ ປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອປ່ອຍຕົວປະກັນທີ່ຖືກຈັບໂດຍພວກຫົວຮຸນແຮງຮາມາສໃນເຂດກາຊາ ໃນເວລາທີ່ທ່ານພົບປະກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າ ທີ່ ກັບບັນດາສະມາຊິກຄະນະລັດຖະມົນຕີສົງຄາມ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິສຣາແອລ ທ່ານເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ ໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນຂອງການປະຊຸມກັບອະດີດຫົວໜ້າກອງທັບ ທ່ານເບັນນີ ແກນສ໌ ແລະ ທ່ານກ າບີ ໄອເຊັນຄອດ ທ່ານບລິງເກັນໄດ້ກ່າວວ່າ ຈຸດເພັ່ງເລັງຈະແນໃສ່ຕົວປະກັນ ແລະ ມີຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຢ່າງແຮງວ່າ ພວກເຮົາທັງສອງຕ້ອງເຫັນເຂົາເຈົ້າກັບຄືນໄປຫາຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ ເ ຊິ່ງເປັນວຽກງານທີ່ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ແລ້ວໃນທີ່ສຸດ ທ່ານບລິງເກັນໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານຍັງຈະສະໜອງຂໍ້ມູນໃໝ່ຈາກການປະຊຸມທີ່ທ່ານໄດ້ຈັດຢູ່ບ່ອນອື່ນໆໃນພາກພື້ນດັ່ງກ່າວ ໃນການເດີນທາງທີ່ລວມມີການຢຸດແ ວ່ໃນປະເທດຊາອຸດີອາຣາເບຍ ອີຈິບ ກາຕາ ແລະ ເຂດຝັ່ງຕາເວັນຕົກຂອງແມ່ນ້ຳຈໍແດນ ຫຼື West Bank ທ່ານແກນສ໌ ໄດ້ບອກທ່ານບລິງເກນວ່າ ບັນຫາທີ່ຮີບດ່ວນທີ່ສຸດແມ່ນຊອກຫາວິທີນຳເອົາຕົວປະກັນກັບຄືນມາ ກາ ນປະຊຸມຕ່າງໆ ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ອິສຣາແອລ ແລະ ກຸ່ມຮາມາສພິຈາລະນາຂໍ້ສະເໜີສຳລັບການຢຸດຍິງຊົ່ວຄາວທີ່ຈະລວມມີການຢຸດຕໍ່ສູ້ ແລະ ປ່ອຍຕົວປະກັນຈາກກາຊາ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສຂອງກຸ່ມຮາມາສ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຄະນະຜູ້ແທນຮາມາສ ຈະເດີນທາງໄປນະຄອນຫຼວງໄຄໂຣຂອງອີຈິບໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ເພື່ອສືບຕໍ່ການເຈລະຈາກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອີຈິບ ແລະ ກາຕາ ທ່ານບລິງເກນໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່ າ ຄຳຕອບຈາກພວກຜູ້ນຳກຸ່ມຮາມາສຕໍ່ແຜນການທີ່ຖືກຮ່າງຂຶ້ນໂດຍບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ອີຈິບ ແລະ ກາຕາ ປະກອບມີສິ່ງທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າບໍ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດຢ່າງຊັດເຈນ ອານາສັກ ກອງ ທັບສະຫະລັດກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ທຳການໂຈມຕີດ້ວຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບໃສ່ລົດຄັນໜຶ່ງໃນນະຄອນແບກແດດ ເຊິ່ງໄດ້ສັງຫານຜູ້ນຳຂອງກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກອີຣ່ານ ກອງບັນຊາການສູ ນກາງຂອງສະຫະລັດ ເຊິ່ງຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດການທາງທະຫານຂອງສະຫະລັດໃນຕາເວັນອອກກາງກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວໃນວັນອັງຄານ ໄດ້ສັງຫານຜູ້ບັນຊາການກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງ ກາຕາອິບ ເອສໂບລາ ຜູ້ທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການວາງແຜນໂດຍກົງ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການໂຈມຕີກອງກຳລັງສະຫະລັດໃນພາກພື້ນດັ່ງກ່າວ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດສອງຄົນໄດ້ຢືນຢັນຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ຜູ້ບັນຊາການຄົນດັ່ງກ່ າວແມ່ນເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຕິບັດການ ວິຊັມ ໂມຮຳມັດ ອັນຊາເອດີ ຮູບພາບໃນສື່ສັງຄົມ ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນບັດປະຈຳຕົວຊາວອີຣັກຂອງ ຂອງ ຂອງລາວ ເຊິ່ງຖືກດຶງອອກຈາກໂຕຂອງລາວ ວີໂອເອ ໄດ້ລາຍງານກ່ອນໜ້ານີ້ວ່າ ກອງທັບສະຫະລັດໄດ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການໂຈມຕີທາງອາກາດຕໍ່ເປົ້າໝາຍທີ່ມີຄວາມສຳຄັນສູງຢູ່ໃນຕາເວັນອອກກາງ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸຊື່ອັນຊາເອດີ ວິດີໂອທີ່ໄດ້ຖືກເຜີຍແຜ່ຢູ່ ໃນສື່ສັງຄົມ ສະແດງໃຫ້ເຫັນລົດຄັນໜຶ່ງທີ່ຖືກໄຟໄໝ້ຖ້ວມຄັນຢູ່ທາງຫຼວງແບກແດດ ການໂຈມຕີຂອງສະຫະລັດແມ່ນເປັນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການໂຈມຕີດ້ວຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ຈະຫຼວດ ແລະ ລູກສອນໄຟເກືອບ 170 ຄັ້ງ ໃສ່ກອງກຳລັງສະຫະລັດໃນຕາເວັນອອກກາງ ນັບຕັ້ງແຕ່ກາງເດືອນຕຸລາທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງໃນນັ້ນ ໄດ້ສັງຫານທະຫານສະຫະລັດສາມຄົນ ແລະ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບອີກຫຼາຍສິບຄົນໃນພາກເໜືອຂອງຈໍແດນໃ ນອາທິດແລ້ວນີ້ ພຸດທະສອນ ປາກິສຖານໄດ້ກີດກັນການໃຊ້ໂທລະສັບມືຖື ແລະ ການບໍລິການອິນເຕີເນັດທົ່ວປະເທດໃນວັນເລືອກຕັ້ງວັນພະຫັດມື້ນີ້ ໃນຂະນະທີ່ບັນດາຜູ້ລົງຄະແນນສຽງປ່ອນບັດຂອງຂະເຈົ້າ ໃນການເລືອກຕັ້ງສະພາແຫ່ງຊາດທີ່ມີບັນຫາຢູ່ແລ້ວນັ້ນ ການປະກາດຂອງກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໃນຕອນເຊົ້າ ກ່ອນສູນເລືອກຕັ້ງຈະເປີດສຳລັບຜູ້ທີ່ມີສິດລົງຄະແນນສຽງ ສະ ປະມານ 128 ຄົນນັ້ນ ໄດ້ ກ່າວວ່າ ການຂັດຂວາງການບໍລິການໂທລະສັບແມ່ນມີຈຸດປະສົງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງໄພຂົ່ມຂູ່ດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ຮັກສາກົດໝາຍ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແຕ່ຂະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ ເວົ້າເຖິງການມອດສັນຍານອິນເຕີເນັດ ການຂັດຂວາງດັ່ງກ່າວໄດ້ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກເຫດລະເບີດແຕກສອງຄັ້ງໃນເວລາຕ່າງກັນ ຢູ່ຫ້ອງການໂຄສະນາຫາສຽງຕ່າງໆ ໃນແຂວງບາລູຈິສຖານ ທາງພາກຕາເ ວັນຕົກສຽງໃຕ້ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 30 ຄົນ ໂດຍກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງລັດອິດສະລາມ ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບສຳລັບການລະເບີດນັ້ນ ລັດຖະບານໄດ້ສົ່ງທະຫານ ກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫ ງົບ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຫຼາຍກວ່າ 650,000 ຄົນ ອອກໄປປະຕິບັດໜ້າທີ່ ເພື່ອສະໜອງການຮັກສາຄວາມປອດໄພສຳລັບສະຖານທີ່ເລືອກຕັ້ງຫຼາຍແຫ່ງໃນທົ່ວປະເທດ ທີ່ມີປະຊາກອນໜາແໜ້ນທີ່ສຸດເປັນອັນດັບ 5 ຂອ ງໂລກນັ້ນ ໂດຍຄາດວ່າມີປະຊາກອນປະມານ 241 ລ້ານຄົນ
ຂະນະນີ້ ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນຈາກວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວຂອງພວກເຮົາຕໍ່ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູເຄຣນລາຍງານໃນວັ ນພະຫັດມື້ນີ້ວ່າ ຣັດເຊຍໄດ້ໂຈມຕີໃນຊ່ວງຂ້າມຄືນດ້ວຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ 17 ລຳ ເຊິ່ງໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃນເຂດມິໂກລີບ ແລະ ໂອເດຊາ ແຕ່ບໍ່ມີລາຍງານຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ກອງທັບອາກາດຢູເຄຣນ ກ່າວວ່າ ການປ້ອງກັນທາງອາກາດຂອງປະເທດໄດ້ທຳລາຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ 11 ລຳ ຢູ່ເໜືອເຂດມິໂກລີບ ໂອເດຊາ ວິນນີເຊຍ ແລະ ດານີໂປຣເປໂຕຣຟ ທ່ານ ວິຕາລີ ກິມ ຜູ້ປົກຄອງພາກພື້ນມິໂກລີບ ກ່າວວ່າ ກ່ າວໃນເທເລ ກ່າວໃນເທເລກຣາມວ່າ ຕຶກອາຄານທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ຢູ່ໃນເຂດໂອເດຊາ ຜູ້ປົກຄອງພາກພື້ນ ທ່ານ ໂອເລ ຄິເປີ ໄດ້ລາຍງານຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຕຶ ກອາຄານສູງທີ່ຍັງກໍ່ສ້າງຍັງບໍ່ສຳເລັດ ແລະ ໂຮງຮຽນຫຼັງໜຶ່ງ ກອງທັບຣັດເຊຍກ່າວໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ຍິງເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຂອງຢູເຄຣນຕົກ ເຊິ່ງແນເປົ້າໄປທີ່ແຫຼມໄຄຣເມຍ ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີຂຶ້ນບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ ຫຼັງຈາກປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສະກີ ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາໃນຄຳປາໄສທຸກໆຄືນຂອງທ່ານວ່າ ຈະຕອບໂຕ້ຣັດເຊຍຕໍ່ລູກ ລູກສອນໄຟທຸກໆລູກ ແລະ ເຮືອ ບິນບໍ່ມີຄົນຂັບທຸກໆລຳທີ່ຣັດເຊຍຍິງຂຶ້ນ ທ່ານ ເຊເລັນສະກີ ຍັງກ່າວອີກວ່າ ຢູເຄຣນຈະພະຍາຍາມເສີມຂະຫຍາຍການປ້ອງກັນທາງອາກາດຂອງຕົນ ພຸດທະສອນ
ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານ ແອນໂຕນິໂອ ກູເຕເຣສ ໄດ້ເຕືອນໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ໂລກໄດ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ຍຸກແຫ່ງຄວາມວຸ້ນວາຍທີ່ເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມທຸກຍາກລຳບາກຫຼ າຍປະການ ແລະ ຂັດຂວາງຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ຈະຕ້ອງໄດ້ຫັນປ່ຽນ ມີຄວາມໂກດແຄ້ນ ແລະ ຄວາມກຽດຊັງ ແລະ ສຽງນອງນັນຫຼາຍເກີນໄປ ຢູ່ໂລກຂອງພວກເຮົາໃນມື້ນີ້ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັ ນດາປະເທດສະມາຊິກທັງຫຼາຍ ຂະນະທີ່ທ່ານນຳສະເໜີບຸລິມະສິດຕ່າງໆຂອງທ່ານສຳລັບປີ 2024 ທ່ານກ່າວອີກວ່າ ໃນແຕ່ລະມື້ ແລະ ໃນແຕ່ລະເລື່ອງ ມັນເບິ່ງຄືວ່າມັນແມ່ນສົງຄາມ ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ປະຊາຊົນພ ຽງແຕ່ຢາກໃຫ້ມີສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ເພື່ອດຳລົງຊີວິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຢ່າງມີກຽດສັກສີ ທ່ານເວົ້າວ່າ ສຳລັບປະຊາຊົນຫຼາຍລ້ານຄົນທີ່ຕົກຢູ່ໃນບັນຫາຂັດແຍ່ງຢູ່ທົ່ວໂລກນັ້ນ ຊີວິດຂອງພວກ ເຂົາແມ່ນອັນຕະລາຍທີ່ສຸດໃນແຕ່ລະວັນ ອຶດຢາກ ແລະ ນະຮົກ ທ່ານໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຖິງບັນຫາຂັດແຍ່ງໃນເຂດກາຊາ ຢູເຄຣນ ແລະ ຊູດານ ແຕ່ກໍຍັງມີສະຖານະການຕ່າງໆ ທີ່ຍືດເຍື້ອຍາວນານໃນມຽນມາ ເຢເມນ ເຮຕີ ແລະ ຢູ່ທີ່ເຂດຊາແຮລ ຂອງອາຟຣິການຳດ້ວຍ ຖ້າຫາກປະເທດທັງຫຼາຍ ປະຕິບັດພັນທະຕ່າງໆ ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ພາຍໃຕ້ກົດບັດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ສິດຂອງໝົດທຸກຄົນ ທີ່ຈະມີຊີວິດຢ່າງສະຫງົບສຸ ກ ແລະ ຢ່າງມີກຽດສັກສີ ຈະໄດ້ຖືກຮັບປະກັນ ທ່ານ ກູເຕເຣສ ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດ ແຕ່ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ກົດບັດແມ່ນໄດ້ຖືກຢຽບຢ່ຳເປັນປະຈຳ ຢ່າງບໍ່ຢ້ານກົວຕໍ່ການລົງໂທດ ອານາສັກ ສະພາສູງສະຫະລັດ ປະສົບ ຄວາມລົ້ມແຫຼວໃນການຊຸກຍູ້ຂໍ້ສະເໜີຂອງສອງພັກ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການຄວບຄຸມຄົນເຂົ້າເມືອງ ຢູ່ຕາມເຂດຊາຍແດນ ລະຫວ່າງສະຫະລັດ ແລະ ເມັກຊິໂກ ທີ່ຈະໃຫ້ການຊ່ວຍ ເຫຼືອທາງດ້ານທະຫານຄັ້ງໃໝ່ ຫຼາຍພັນລ້ານໂດລາ ແກ່ຢູເຄຣນ ແລະ ອິສຣາແອລ ອີກດ້ວຍ ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາຂອງພັກຣີພັບລິກັນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີລະບຽບການທີ່ເຄັ່ງຄັດຂຶ້ນມາດົນນານແລ້ວ ເພື່ ອຍຸຕິການຫຼັ່ງໄຫຼເຂົ້າປະເທດໃນແຕ່ລະວັນ ຂອງພວກຄົນເຂົ້າເມືອງຫຼາຍພັນຄົນ ທີ່ໜີຈາກອາຊະຍາກຳ ແລະ ຄວາມທຸກຍາກຢູ່ໃນບ້ານເກີດຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຊອກຫາຊີວິດທີ່ດີຂຶ້ນຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແຕ່ໃນທີ່ ສຸດ ສະມາຊິກສະພາສູງພັກຣີພັບລິກັນ ທີ່ມີສຽງພຽງພໍ ກໍໄດ້ຂັດ ຂວາງມາດຕະການດັ່ງກ່າວ ໂດຍຄັດຄ້ານການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອເປີດການອະພິປາຍກ່ຽວກັບເລື່ອງນັ້ນ ບັນຫາຄົນເຂົ້າເມືອງ ເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ຮັບກາ ນແກ້ໄຂໂດຍລັດຖະສະພາ ຂໍອະໄພ ມາເປັນເວລາດົນນານ ແລະ ປະທານາທິບໍດີພັກຣີພັບລິກັນ ແລະ ເດໂມແຄຣັດ ຄົນກ່ອນໆ ໄດ້ຖືກລົບກວນຢ່າງໄວວາໃນປີນີ້ ໃນການໂຄສະນາຫາສຽງເລືອກຕັ້ງປະທານາ ທິບໍດີປີ 2024 ຜູ້ແຂ່ງຂັນທີ່ມີຄະແນນນຳໜ້າຂອງພັກຣີພັບລິກັນ ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ເພື່ອນຮ່ວມງານພັກຣີພັບລິກັນຂອງທ່ານຢູ່ໃນສະພາ ໃຫ້ການຄັດຄ້ານກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ພຸດທະສອນ ພວກລັ ກເຈາະຂໍ້ມູນທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບຈີນ ເຊິ່ງແນເປົ້າໃສ່ຂະແໜງການທີ່ສຳຄັນທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງສະຫະລັດ ເບິ່ງຄືວ່າ ກຳລັງຫຼົບລີ້ຢູ່ໃນລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລະ ເຄືອຂ່າຍທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆ ມາຢ່າງໜ້ອຍ 5 ປີ ອີງຕາມການເຕືອນໃໝ່ຈາກສະຫະລັດ ແລະ ບັນດາພັນທະມິດທີ່ສຳຄັນ ຜູ້ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບໍລິສັດຕ່າງໆ ປະຕິບັດການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໃນທັນທີ ການໃຫ້ການປຶກສາດ້ານຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ ທີ່ເຜີຍແ ຜ່ອອກມາໃນວັນພຸດວານນີ້ ໂດຍຫຼາຍອົງການຂອງສະຫະລັດ ລວມທັງອົງການ FBI ພ້ອມທັງ ອົງການຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ ແລະ ອົງການຄວາມປອດໄພດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ຫຼື CISA ລະບຸວ່າ ກຸ່ມທີ່ເປັນໄພຂົ່ ມຂູ່ທາງໄຊເບີ ຊື່ວ່າ Volt Typhoon ໄດ້ຕັ້ງໂຕມັນເອງເພື່ອເປີດການໂຈມຕີທຳລາຍທາງທາງໄຊເບີ ທີ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມປອດໄພທາງຮ່າງກາຍຂອງຊາວອາເມລິກາ ໂດຍສະເພາະຄຳແນະນຳທີ່ເຕືອນວ່າ ພວກ ລັກເຈາະຂໍ້ມູນ Volt Typhoon ທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການເຂົ້າໄປເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີຂອງ ບໍລິສັດເອກະຊົນຫຼາຍແຫ່ງທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບພາກສ່ວນທີ່ສຳຄັນຂອງລະບົບເສດຖະກິດສະຫະລັດ ລວມມີການສື່ສານ ພະລັ ງງານ ນ້ຳ ພ້ອມທັງນ້ຳເປື້ອນ ແລະ ການຂົນສົ່ງ ອານາສັກ
ມີຄວາມຢ້ານກົວເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຈະແຈ້ງ ຢູ່ໃນບັງກລາເດສ ໃນຂະນະທີ່ສົງຄາມກາງເມືອງຢູ່ໃນມຽນມາ ເຊິ່ງເປັນປະເທດເພື່ອນບ້ານ ຫຍັບເຂົ້າມາໃກ້ຊາຍແດນຂອງຕົນຕື່ມອີກ ເວລາມີລາຍງານຂ່າວກ່ຽ ວກັບຜູ້ເສຍຊີວິດສອງຄົນໃນວັນອັງຄານຜ່ານມາ ເວລາລູກປືນໃຫຍ່ຈາກມຽນມາທີ່ພາດເປົ້າ ໄດ້ຕົກໃສ່ບ້ານແຫ່ງໜຶ່ງໃນເຂດພູດອຍບັນດາບານ ຍ້ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ເພີ່ມທະວີຂຶ້ນ ບັງກລາເດສໄດ້ສັ່ງໃຫ້ ກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບຂອງຕົນ ຢູ່ຕາມເຂດຊາຍແດນທີ່ຍາວ 270 ໄມລ໌ ຕິດກັບລັດຣາຄາຍທີ່ວຸ້ນວາຍຂອງມຽນມາ ຢູ່ໃນທ່າກຽມພ້ອມລະດັບສູງ ໂດຍແນໃສ່ແມ່ນ້ຳນາຟ ທີ່ເປັນເສັ້ນຊາຍແດນຕາມທຳມະຊ າດນັ້ນເປັນຫຼັກ ນັ້ນແມ່ນຂ່າວຮອບໂລກພາກທີ 1 ກະລຸນາຕິດຕາມຂ່າວພາກທີ 2 ຂອງພວກເຮົາໄດ້ກ່ອນປິດທ້າຍລາຍການ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນ ຈາກວໍຊິງຕັນດີຊີ ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ກ່າວວ່າ ຜູ້ນຳກຸ່ມຮາມາສໄດ້ຕອບຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບໂຕປະກັນ ທີ່ຈະຢຸດການປະທະກັນຊົ່ວຄ າວ ທ່ານກ່າວວ່າ ສະຫະລັດກຳລັງສຶກສາການຕອບຮັບນັ້ນຢ່າງຕັ້ງໃຈ ແລະ ສົນທະນາຫາລືກັນຢູ່ອິສຣາແອລໃນວັນພຸດວານນີ້ ຊິນດີ ເຊນ ນັກຂ່າວອາວຸໂສທາງດ້ານການທູດຂອງ VOA ມີລາຍງານມາຈາກກະຊວ ງການຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງທິບສຸດາມີລາຍລະອຽດ ໃນມື້ວັນພຸດວານນີ້ ເປັນເວລາຄົບ 4 ເດືອນ ນັບຕັ້ງແຕ່ການໂຈມຕີຂ້າມຊາຍແດນໃນວັນທີ 7 ຕຸລາ ໂດຍກຸ່ມຮາມາສ ເຊິ່ງໄດ້ສັງຫານປະຊາຊົນຢູ່ໃນອິສຣາແອ ລ 1,200 ຄົນ ແລະ ເຫັນວ່າກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍທີ່ຖືກກຳນົດໂດຍສະຫະລັດນັ້ນ ໄດ້ຈັບເອົາປະຊາຊົນປະມານ 240 ຄົນໄປເປັນໂຕປະກັນ ສ່ວນໂຕປະກັນອີກປະມານ 135 ຄົນ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນຖືກປ່ອຍເທື່ອ ພິທີໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ບັນດາເ ມືອງຕ່າງໆ ໃນທົ່ວໂລກ ລວມທັງນະຄອນຫຼວງປາຣີ ນັກການທູດຂັ້ນສູງຂອງສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ປັດຈຸບັນແມ່ນໄປພາກຕາເວັນອອກກາງ ເພື່ອຜັກດັນໃຫ້ປ່ອຍໂຕປະກັນ ໃນນັ້ນ ລວມທັງຊາວອ າເມລິກັນ 6 ຄົນ ແລະ ຍຸຕິການສູ້ຮົບຊົ່ວຄາວ ເພື່ອຈັດສົ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳໃຫ້ແກ່ພົນລະເຮືອນປາແລັສໄຕນ໌ຢູ່ໃນຂົງເຂດກາຊາຕື່ມອີກ ແຕ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິສຣາແອລ ທ່ານເບັນຈາມິນ ເນ ຕັນຢາຮູ ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ຂໍ້ສະເໜີຂອງກຸ່ມຮາມາສ ເຊິ່ງມີລາຍງານວ່າຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຖອນກຳລັງທະຫານອິສຣາແອລທັງໝົດອອກຈາກຂົງເຂດກາຊາ ທ່ານເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິສຣາແ ອລ ກ່າວເປັນພາສາຮີບຣູວ່າ Today I told Secretary of State Blinken ມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ບອກກັບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດບລິງເກນວ່າ ຫຼັງຈາກເອົາຊະນະກຸ່ມຮາມາສແລ້ວ ພວກເຮົາຈະໃຫ້ເປັນທີ່ແນ່ໃຈວ່າ ກາຊາຈະເປັນເຂດ ປອດທະຫານຢ່າງແນ່ນອນ ປະຫວັດສາດໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນແລ້ວວ່າ ມີພຽງກອງກຳລັງດຽວເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາດັ່ງກ່າວນັ້ນໄດ້ ປະເທດອິສຣາແອລ ໂດຍຜ່ານກອງກຳລັງປ້ອງກັນອິສຣາແອລ ຫຼື IDF ແລະ ກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຂອງພວກເຮົາ ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວແຍກກັນໃນຕອນແລງວັນພຸດ ທ່ານບລິງເກນ ໄດ້ກ່າວກ່ຽວກັບຄຳຕອບຂອງກຸ່ມຮາມາສ ເຊິ່ງທ່ານກ່າວວ່າ While there are some clear non-starters in Hamas's response ໃນຂະນະທີ່ບາງສິ່ງບໍ່ຈະແຈ້ງໃນການຕອບທີ່ຍັງບໍ່ທັນເລີ່ມຕົ້ນຂອງກຸ່ມຮາມາສ ພວກເຮົາພຽງແຕ່ຄິດວ່າມັນເປັນການສ້າງພື້ນທີ່ສຳລັບຂໍ້ຕົກລົງເພື່ອໃຫ້ໄດ້ບັນລຸຜົນ ແລະ ພວກເຮົາຈະເຮັດວຽກແບບບໍ່ຢຸດ ຢັ້ງຈົນກວ່າພວກເຮົາຈະໄປເຖິງເປົ້າໝາຍ ຢູ່ທີ່ນະຄອນເທລອາວີຟ ກຸ່ມຕົວປະກັນຊາວອິສຣາແອລທີ່ຖືກປ່ອຍໂຕ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານເນຕັນຢາຮູ ຊຸກຍູ້ການຕົກລົງກ່ຽວກັບຕົວປະກັນ ນາງອາດີນາ ໂມເຊ ໂ ຕປະກັນຊາວອິສຣາແອລທີ່ໄດ້ຮັບການປ່ອຍໂຕ ກ່າວເປັນພາສາຮີບຣູວ່າ ອີກເທື່ອໜຶ່ງ ຂ້ອຍກຳລັງເພິ່ງພາທ່ານ ທ່ານເນຕັນຢາຮູ ທຸກສິ່ງຢູ່ໃນມືຂອງທ່ານ ທ່ານເປັນພຽງຜູ້ດຽວທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ ແລະ ຂ້ອຍກໍ ມີຄວາມຢ້ານກົວຫຼາຍ ຢ້ານທີ່ສຸດ ຖ້າທ່ານສືບຕໍ່ປະຕິບັດງານໃນເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວເພື່ອທຳລາຍກຸ່ມຮາມາສ ມັນຈະບໍ່ມີໂຕປະກັນຄົນໃດໄດ້ຮັບການປ່ອຍໂຕເລີຍ ໃນການເຈລະຈາກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ອິສຣາແອລ ຂອງທ່ານ ທ່ານບລິງເກນກ່າວວ່າ ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດຂອງຊາວປາເລສໄຕນ໌ຢູ່ໃນຂົງເຂດກາຊາຍັງຄົງເພີ່ມສູງຫຼາຍ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວທາງທະຫານໃດໆຕໍ່ກຸ່ມຮາມາສ ຈຳເປັນຕ້ອງໃຫ້ມີຄວາມປອດ ໄພຂອງພົນລະເຮືອນເປັນອັນດັບໜຶ່ງ ແລະ ສຳຄັນທີ່ສຸດ ອີງຕາມກະຊວງສາທາລະນະສຸກທີ່ດຳເນີນງານໂດຍກຸ່ມຮາມາສ ຢູ່ໃນຂົງເຂດກາຊາ ມີຊາວປາເລສໄຕນ໌ເສຍຊີວິດແລ້ວຈຳນວນ 27,478 ຄົນ ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນ ທີ 7 ຕຸລາເປັນຕົ້ນມາ ມີລາຍງານວ່າປະມານ 70 ເປີເຊັນຂອງຜູ້ເສຍຊີວິດເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ປະຊາຊົນຊາວປາເລສໄຕນ໌ຫຼາຍກວ່າ 66,800 ຄົນ ລາຍງານວ່າໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ທ່ານບລິງເກນ ຍັງໄດ້ ໂອ້ລົມສົນທະນາກັນທີ່ເມືອງຣາມາລາ ໃນເຂດພາກຕາເວັນຕົກຂອງແມ່ນ້ຳຈໍແດນ ຫຼື West Bank ກັບປະທານາທິບໍດີປາເລສໄຕນ໌ ທ່ານມາມຸດ ອັບບາສ ທ່ານບລິງເກນ ຈະຈັດການເຈລະຈາເພີ່ມເຕີມຢູ່ອິສຣາແອລໃ ນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ແລະ ມີແຜນຈະພົບປະກັບບັນດາຄອບຄົວຂອງພວກໂຕປະກັນທີ່ຖືກພວກຫົວຮຸນແຮງຮາມາສຈັບໄປ ທິບສຸດາ VOA
ລະເບີດທີ່ຍັງບໍ່ທັນແຕກ ຫຼື UXO ເຊິ່ງຕົກຄ້າງແຕ່ປາງສົງຄາມອິນໂດຈີນ ຫຼື ສົງຄາມຫວຽດນາມ ໃນຊຸມປີ 1964 ຫາປີ 1973 ຈຳນວນມະຫາສານ ປັດຈຸບັນພວກລະເບີດເຫຼົ່ານີ້ຍັງເປັນບັນຫາອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃຫ້ການດຳລົງຊີວິ ດຂອງປະຊາຊົນລາວ ຢູ່ຕະຫຼອດເຂດຊາຍແດນຕິດກັບຫວຽດນາມ ຈາກເໜືອຫາໃຕ້ຂອງລາວ ເຊິ່ງອົງການ Halo Trust ໄດ້ເຂົ້າມາເກັບກູ້ UXO ໃນລາວ ຕັ້ງແຕ່ປີ 2012 ເປັນຕົ້ນມາ ໄຊຈະເລີນສຸກ ຈະນຳເອົາການສຳພາດພິ ເສດກັບທ່ານ William Hunter ຜູ້ຈັດການໂຄງການຂອງອົງການດັ່ງກ່າວ ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ
ອົງການ Halo Trust ເປັນອົງການເພື່ອການກຸສົນ ທີ່ມີສຳນັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ສະກັອດແລນ ທີ່ຂຶ້ນກັບສະຫະລາຊະອານາຈັກ ແລະ ມີຫ້ອງການຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງບຣັສເຊລນຳດ້ວຍ ທ່ານ William Hunter ຊ າວອາເມລິກັນ ໄດ້ເຂົ້າມາເຮັດວຽກກັບອົງການ Halo Trust ໃນຕຳແໜ່ງຜູ້ຈັດການໂຄງການມາໄດ້ 2 ປີແລ້ວ ກ່ອນໜ້ານີ້ ທ່ານເປັນຮອງຜູ້ຈັດການໂຄງການມາໄດ້ 1 ປີ ແລະ ກ່ອນຈະໄດ້ຂຶ້ນຕຳແໜ່ງ ທ່ານໄດ້ເປັນເຈົ້າ ໜ້າທີ່ປະຕິບັດງານ ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຢູ່ໃນສະໜາມທັງໝົດ ເມື່ອທ້າຍປີແລ້ວນີ້ ອົງການ Halo ໄດ້ສະເຫຼີມສະຫຼອງການເກັບກູ້ລະເບີດທີ່ຍັງຕົກຄ້າງຢູ່ໃນລາວ ແລະ ໄດ້ທຳລາຍຊິ້ນທີ 1 ແສນ ອັນເປັນຂີດໝາຍທີ່ສ ຳຄັນສຳລັບອົງການນີ້ ດັ່ງທີ່ທ່ານ Hunter ໄດ້ກ່າວຕໍ່ VOA ລາວ ໃນພາສາອັງກິດວ່າ We destroyed our 100,000th item of unexploded ordnance or UXO ທ່ານ Hunter ເວົ້າວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ທຳລາຍລະເບີດທີ່ຍັງບໍ່ທັນແຕກ ຫຼື UXO ຊິ້ນທີ 100,000 ຂອງພວກເຮົາ ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ຕັ້ງແຕ່ປີ 2012 ເປັນຕົ້ນມາ ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ເຮົາໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍພະນັກງານ 50 ຄົນ ແລະ ໂດຍຜ່ານການໃຫ້ບໍລິຈາກຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ພວກເຮົາໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນຈາກທີ່ມີພະນັກງ ານ 50 ຄົນ ຂະນະທີ່ຂ້າພະເຈົ້ານັ່ງຢູ່ທີ່ນີ້ ເກີນກວ່າ 1,400 ຄົນ ແລະ ຕະຫຼອດໄລຍະ 10 ຫາ 11 ປີຜ່ານມາ ຈຳນວນການເກັບກູ້ທີ່ພວກເຮົາເຮັດມາ ກໍໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ໃນການເກັບກູ້ນັ້ນ ພວກເຮົາຍັງເພີ່ມຈ ຳນວນຊິ້ນຕ່າງໆອີກ ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ທຳລາຍໃນແຕ່ລະປີ ໂດຍປິດທ້າຍລົງສຳລັບພວກເຮົາແລ້ວ ແມ່ນຂີດໝາຍທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງຂອງ 1 ແສນຊິ້ນ ເມື່ອປຽບທຽບກັບອົງການອື່ນໆແລ້ວ ມັນເປັນຂີດໝາຍທີ່ສຳຄັນສຳລັ ບພວກເຮົາ ອີງຕາມຂໍ້ມູນການສຳຫຼວດໂດຍອົງການ Halo ເນື້ອທີ່ດິນທີ່ໄດ້ຖືກເກັບກູ້ລະເບີດທີ່ຍັງບໍ່ທັນແຕກອອກໄປໝົດ ແລະ ປອດໄພຢູ່ໃນລາວ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2012 ແມ່ນມີຢູ່ 33,000 ເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 81,500 ເອເກີ ລາວເປັນປະເ ທດໜຶ່ງທີ່ຖືກຖິ້ມລະເບີດໃສ່ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ ໂດຍມີບັນຫາລະເບີດລູກຫວ່ານທີ່ຍັງບໍ່ທັນແຕກຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ ອົງການນີ້ກະປະມານວ່າ ຈາກປີ 1964 ຫາ 1973 ໃນລະຫວ່າງສົງຄາມອິນໂດຈີນ ລະເບີດຈຳນວນ 2.5 ລ້ ານໂຕນ ໄດ້ຖືກຖິ້ມລົງໃສ່ປະເທດທີ່ບໍ່ມີທາງອອກສູ່ທະເລແຫ່ງນີ້ ບັນຫາສຳຄັນອີກປະການໜຶ່ງສຳລັບການເກັບກູ້ ກໍຄືວ່າ ໃນຈຳນວນລະເບີດດັ່ງກ່າວນັ້ນ ບໍ່ສາມາດລະບຸໄດ້ວ່າ ລະເບີດທີ່ບໍ່ທັນແຕກນັ້ນມີຫຼາຍ ປານໃດ ແລະ ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ແຫ່ງໃດ ເນື່ອງຈາກວ່າ ສົງຄາມດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນເມື່ອ 60 ປີກວ່າຜ່ານມາ ຂໍ້ມູນບັນທຶກຂອງການຖິ້ມລະເບີດກໍບໍ່ຄ່ອຍລະອຽດ ແລະ ພຽງແຕ່ສະຫະລັດເທົ່ານັ້ນທີ່ອາດຈະມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ເລື່ອງນີ້ ເຊິ່ງທ່ານ ຮັນເຕີ ໄດ້ກ່າວເປັນພາສາອັງກິດວ່າ The records of the amount of ordnance ທ່ານ ຮັນເຕີ ເວົ້າວ່າ ບັນທຶກຂອງຈຳນວນລູກລະເບີດທັງຫຼາຍທີ່ໄດ້ຖິ້ມໂດຍສະຫະລັດນັ້ນ ໄດ້ຖືກນຳອອກມາເປີດເຜີຍໃນແຕ່ລະເຂດ ອີກ ຄັ້ງໜຶ່ງ ຊິ້ນທັງຫຼາຍເຫຼົ່ານັ້ນ ພວກເຮົາຮູ້ທີ່ໄດ້ຖືກຖິ້ມລົງໂດຍພຽງແຕ່ສະຫະລັດ ແຕ່ອັນນີ້ແມ່ນສົງຄາມ ອັນນັ້ນເປັນການພົວພັນຈາກຫຼາຍຝ່າຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ສະນັ້ນ ອັນນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ໄດ້ຖືກຖິ້ມລົງແຕ່ຝ່າຍດຽ ວ ດັ່ງນັ້ນ ຖ້າກ່ຽວກັບຈຳນວນທີ່ແທ້ຈິງແລ້ວ ຈຳນວນຂອງແຕ່ລະຊິ້ນທີ່ໄດ້ກະຈາຍອອກໄປ ແລະ ເປັນໄປໄດ້ສູງວ່າມັນກະຈາຍໄປທົ່ວເຂດຊົນນະບົດຢູ່ທີ່ນີ້ ອາດແມ່ນກະທັ້ງສູງກວ່ານັ້ນອີກ ທ່ານ ຮັນເຕີ ກ່າວອີກ ວ່າ ບໍ່ເປັນຈັ່ງໂຊກ ຄັນຈະເອົາຕົວເລກອັນນັ້ນ ມັນອາດຈະເປັນເລື່ອງທີ່ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ເລີຍ ພຽງແຕ່ວ່າເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ວຽກງານຂອງການລະບຸພື້ນທີ່ບ່ອນໃດທີ່ UXO ທີ່ສະສົມຝັງຢູ່ໃນດິນຫຼາຍທີ່ສຸດ ກໍຍັງບໍ່ທັນໄດ້ ຖືກລະບຸວ່າຢູ່ບ່ອນໃດພາຍໃນປະເທດ ໂດຍຜ່ານການສະໜັບສະໜູນອີກຄັ້ງໜຶ່ງຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງສະຫະລັດ ໃນລະຫວ່າງປີ 2017 ແລະ 2022 HALO Trust ໄດ້ດຳເນີນການສຳຫຼວດໃນແຂວງອ້ອມຂ້າງ ເພື່ອ ເບິ່ງວ່າມີແຫ່ງໃດທີ່ເປັນຈຸດສະສົມຫຼາຍຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ຊິ້ນລະເບີດທີ່ໄດ້ຖືກເກັບກູ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ຮູ້ຢູ່ແລ້ວ ກໍຄືລູກລະເບີດຫວ່ານ ມັນແມ່ນລູກລະເບີດໜ່ວຍຂະໜາດກຳປັ້ນ ທີ່ໄດ້ຖືກຖິ້ມລົງມາຢູ່ພາຍໃນລູກລະເບີດໃຫ ຍ່ຈາກເຮືອບິນ ແລະ ພວກມັນກໍຈະເປີດອອກກ່ອນທີ່ມັນຈະຕົກລົງພື້ນດິນ ແລະ ກະຈາຍລູກບານໄປທົ່ວທຸກຫົນແຫ່ງ ແລະ ໃນບາງກໍລະນີ ມັນສາມາດມີການລົ້ມແຫຼວໃນຈຳນວນ 30% ຂອງແຕ່ລະລູກລະເບີດ ໃນບາ ງກໍລະນີ ມັນສາມາດລົ້ມແຫຼວເຖິງ 100 ເປີເຊັນ ສະນັ້ນ ຄັນພະຍາຍາມຫາຕົວເລກອັນແນ່ນອນທີ່ວ່າ ພວກຊິ້ນລະເບີດນີ້ຍັງເຫຼືອຫຼາຍປານໃດ ຫຼື ມີຈັກເປີເຊັນທີ່ໄດ້ຖືກຖິ້ມລົງ ປັດຈຸບັນນີ້ພວກມັນກໍຍັງຄົງເປັນໄພອັ ນຕະລາຍຕໍ່ປະຊາກອນໃນທ້ອງຖິ່ນຢູ່ ມັນເປັນແບບທີ່ຄາດເດົາເອົາແທ້ໆ ສະນັ້ນ ຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາອີກດົນປານໃດ ການເກັບກູ້ລະເບີດຈຶ່ງຈະສຳເລັດ ເລື່ອງນີ້ຂຶ້ນຢູ່ກັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກບັນດາປະເທດ ທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນວຽກງານການເກັບກູ້ລະເບີດ ປາສະຈາກທຶນຊ່ວຍເຫຼືອເຫຼົ່ານີ້ແລ້ວ ວຽກງານເກັບກູ້ຈະບໍ່ສາມາດເດີນໜ້າໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ທ່ານຮັນເຕີ ຫວັງວ່າສະຫະລັດຈະຈັດສັນງົບປະມ ານເພື່ອໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດໃນລາວຕື່ມອີກ ຊຶ່ງທ່ານກ່າວອີກວ່າ ອົງການຂອງທ່ານວ່າຈ້າງປະຊາຊົນລາວໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ຖືກກະທົບຈາກ UXO ເພື່ອເຂົ້າມາຊ່ວຍໃນວຽກງານເກັບກູ້ລະເບີດ ເຊິ່ງພວກເຮົ າຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ມາສະເໜີຕື່ມອີກ ໄຊ ຈະເລີນສຸກ VOA
ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການເມືອງລາວໃນປັດຈຸບັນສຳລັບແລງມື້ອື່ນ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານ ບັນຫາວິກິດການທາງດ້ານເສດຖະກິດໃນລາວ ທີ່ຍັງບໍ່ມີທ່າທີວ່າຈະສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ເລີຍນັ້ນ ເຮັດ ໃຫ້ບັນດາພະນັກງານລັດ ພາກັນລາອອກເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພະນັກງານແພດໝໍ ແລະ ຄູ ກະລຸນາຕິດຕາມຮັບຟັງໃຫ້ໄດ້ໃນມື້ອື່ນ ແລະ ກ່ອນຈາກກັນໄປໃນຄ່ຳຄືນນີ້ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວຮອບຫຼ້ າສຸດ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນພາກໃຕ້ຟີລິບປິນກ່າວວ່າ ມີ 6 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະ ອີກຫຼາຍສິບຄົນຍັງຫາຍສາບສູນ ຫຼັງຈາກໄດ້ເກີດດິນເຈື່ອນທີ່ບ້ານບໍ່ຄຳ ໄພພິບັດດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນໃນຕອນກາງຄືນວັນອັງຄານທີ່ບ້ານມາຊາຣາ ເມືອງມາໂກ ໃນແຂວງດາວາວ ເດີ ໂອໂຣ ເຫດດິນເຈື່ອນໄດ້ທຳລາຍເຮືອນຫຼາຍຫຼັງ ແລະ ຖົມລົດບັສສອງຄັນທີ່ໃຊ້ສຳລັບຂົນສົ່ງພວກຄົນງານບໍ່ຄຳຂອງບໍລິສັດ ເອແພັກຊາ ເອແພັກຊາ ຄາ ຂໍອະໄພ ເອແພັກຊ າ ຄາ ແລະ ຟີລິບປິນ ໂຄສົກຂອງລັດຖະບານປະຈຳແຂວງກ່າວວ່າ ການປະຕິບັດງານຊອກຄົ້ນ ແລະ ກູ້ໄພທີ່ທຳການຂຸດຄົ້ນຢູ່ຕາມຊາກຫັກພັງ ໄດ້ພົບຢ່າງໜ້ອຍ 27 ຄົນທີ່ຢູ່ໃນລົດບັສທັງສອງ ເວລາດິນໄດ້ເຈື່ອນລົ ງມາຖົມ ສ່ວນຄົນງານອີກ 8 ຄົນສາມາດຫຼົບໜີອອກໄປທາງປະຕູປ່ອງຢ້ຽມ ບ່ອນທີ່ລົດບັສທັງສອງຈະຖືກດິນຖົມ ໂຄສົກກ່າວຕື່ມວ່າ ມີປະມານ 46 ຄົນຍັງຫາຍສາບສູນ ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າ ຈຳນວນດັ່ງ ກ່າວແມ່ນຮວມທັງພະນັກງານຂຸດຄົ້ນ 27 ຄົນນັ້ນຫຼືບໍ່ ມີການຍົກຍ້າຍຫຼາຍຮ້ອຍຄອບຄົວອອກໄປຈາກເຮືອນຊານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໃກ້ບ້ານມາຊາຣາ ແລະ ສົ່ງໄປຍັງບ່ອນຫຼົບໄພສຸກເສີນ ເຂດມິນດານາວທາ ງພາກໃຕ້ຂອງຟີລິບປິນ ໄດ້ຖືກນ້ຳຖ້ວມມາຫຼາຍອາທິດແລ້ວ ຍ້ອນຝົນຕົກໜັກ ແຕ່ສະພາບອາກາດໄດ້ດີຂຶ້ນໃນວັນອັງຄານຜ່ານມາ ໃນຂະນະທີ່ເຫດດິນເຈື່ອນປາກົດວ່າໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນຕື່ນຕົ ກໃຈ ອານາສັກ
ພັກການເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫຼາຍທີ່ສຸດຂອງໄທ ກຳລັງປະເຊີນກັບການທ້າທາຍທາງດ້ານກົດໝາຍຫຼາຍປະການ ທີ່ອາດເຫັນວ່າພັກດັ່ງກ່າວອາດຖືກຍຸບ ຫຼື ບັນດາສະມາຊິກສະພາຂອງຕົນອາດຖືກຂັບ ໄລ່ອອກຈາກສະພາ ນັບຕັ້ງແຕ່ສານສູງສຸດໄດ້ພົບເຫັນວ່າ ຕົນໄດ້ລະເມີດລັດຖະທຳມະນູນ ສານລັດຖະທຳມະນູນໄດ້ຕັດສິນເມື່ອອາທິດແລ້ວນີ້ວ່າ ພັກກ້າວໄກມີວາລະທີ່ລີ້ລັບ ເພື່ອບ່ອນທຳລາຍສະຖາບັນກະ ສັດ ພາຍໃຕ້ລັດຖະທຳມະນູນຂອງປະເທດ ໂດຍການປຸກລະດົມເພື່ອໃຫ້ປະຕິຮູບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການໝິ່ນປະໝາດ ທີ່ລົງໂທດຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ໃສ່ຮ້າຍຕໍ່ລາຊະວົງທີ່ມີອຳນາດຂອງໄທ ດ້ວຍໂທດຈຳຄຸກ 15 ປີ ສານ ດັ່ງກ່າວໄດ້ສັ່ງໃຫ້ພັກກ້າວໄກ ຢຸດຕິຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕົນທີ່ຈະດັດແກ້ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ແຕ່ໄດ້ລົງຄວາມເຫັນວ່າຈະບໍ່ລົງໂທດສຳລັບການລະເມີດລັດຖະທຳມະນູນນັ້ນ ຈົບຂ່າວ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂ້າ ພະເຈົ້າອາດນະສັກ ພ້ອມດ້ວຍໄພສານ ຜູ້ກຳກັບການອອກອາກາດ ແລະ ຄະນະສະຖານີວິທະຍຸ VOA ຂໍອຳລາບັນດາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນເວລາ 7 ໂມງ 30 ຫາ 8 ໂມງແລງຂອງມື້ອື່ນ ຕາມເວລາໃນເມືອ ງລາວ ດ້ວຍຄວາມຖີ່ 1575 ກິໂລເຮີດ ເຊິ່ງທ່ານກໍສາມາດຮັບຟັງໄດ້ທາງອິນເຕີເນັດເຊັ່ນກັນທີ່ lao.voanews.com ຂໍອວຍພອນໃຫ້ທຸກທ່ານ ຈົ່ງໂຊກດີ ມີຄວາມສຸກກາຍສະບາຍໃຈ ລາຕີສະຫວັດ